ສຸກສະບາຍດີທຸກໆທ່ານ ນີ້ແມ່ນກັບເລັກ ທອງວິລຸຍ ຮ່ວມກັບ SBS ເປັນພາສາລາວ ສຳລັບມື້ນີ້ວັນຈັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2021 ໃນພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ນອກຈາກທີ່ຈະມີຂ່າວຄາວທີ່ເປັນທີ່ສົນຈິດສົນໃຈແລ້ວ ກໍມີສາລະຄະດີ ກາ ນວິເຄາະວິໄຈ ແລະ ເລື່ອງລາວບາງສິ່ງບາງຢ່າງໃນຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ມາເວົ້າສູ່ທ່ານຟັງ ແລະ ກໍຂໍນຳເອົາເລື່ອງການສຳພາດກ່ຽວກັບລາວ New South Wales ເຂົ້າຮ່ວມເປີດສວນ Deer Bush Park ຫຼາຍປະເທດເປີດປະຕູປະຕ່ າງ ແຕ່ກໍມີຫຼາຍປະເທດຍັງປິດຢູ່ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ອົດສະເຕຣເລຍຟ້ອງຮ້ອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຂຶ້ນອົງການຄ້າໂລກ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວຈະທຳລາຍລະເບີດຕົກຄ້າງ 5,000 ປາຍລູກ ກາສີກຳລັງເຕັມເນື້ອຕຽມຕົວຮັບຫົວລົດໄຟຄວາມໄວສູງລາວ-ຈີນ ແລະ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ແກ່ອາຊີເທິມລອກສຽງໃຕ້ ມາເວົ້າມາວ່າສູ່ທ່ານຟັງດ້ວຍ ຫົວຂໍ້ຂ່າວທີ່ຄິດວ່າສຳຄັ ນສຳລັບພາກລາຍການໃນມື້ນີ້ ທາງການສາທາລະນະສຸກຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ໄປໃຫ້ກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ຍ້ອນວ່າຈຸດທີ່ເປັນພະຍາດດັ່ງກ່າວໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຊິດນີມີຄົນເປັນມັນເກົ່າຫຼາຍ ນາຍົ ກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາເລຍຈະເປັນປະທານກອງປະຊຸມສຸກເສີນຄະນະລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບການສັກຢຸກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 Jabeur ນັກຕີເທນນິດຂອງປະເທດທູນີເຊຍ ເປັນແຊມ WTA ຄົນແລກ ຂອງຄົນອາຣັບ ຂ່າວທົ່ວໄປ Scott Morrison ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະເຕຣເລຍຖືກຕິຕຽນທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປມອງເບິ່ງປະຫວັດຂອງຄອບຄົວຂອງທ່ານ ເມື່ອທ່ານໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມ G7 ທີ່ຖືກຈັດຂຶ້ນໃ ນປະເທດອັງກິດໃນຫວ່າງໜຶ່ງກ່ອນນີ້ ເມື່ອທ່ານຢູ່ທີ່ເມືອງ Cornwall ທ່ານເດີນທາງໄປຍັງແຊງເຄເວີນ ເພື່ອລະລຶກເຖິງ William Roberts ທີ່ເປັນເຫຼົ່າກໍຂອງທ່ານ ກະແສຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ ຄື Cornwall Live ລາຍງານຂ່າວວ່າ ການໄປຢ້ຽມຢາມຂ ອງທ່ານນັ້ນ ທ່ານໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໂບດຂອງບ້ານ ແລະ ວາງດອກໄມ້ໄວ້ທີ່ເດີ່ນຂອງໂບດນັ້ນ ທີ່ເປັນດອກໄມ້ພວງໜຶ່ງທີ່ຖືກບໍລິການມາໂດຍຮ້ານຂາຍດອກໄມ້ໃນທ້ອງຖິ່ນ ຄົນອົດສະເຕຣລຽນບາງຜູ້ບາງຄົນ ທີ່ຄາຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ຕ້ອງການການຊີ້ແຈງອະທິບາຍກ່ຽວກັບວ່າ ດ້ວຍເຫດໃດທ່ານ Scott Morrison ໄປທ່ອງທ່ຽວສ່ວນຕົວ ເມື່ອຕ້ອງຫ້າມພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໃຫ້ກັບຄືນມາຫາຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນປະເທດອົ ດສະຕຣາເລຍ ໂດຍວາຈາຕໍ່ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ 2GB

ພວກທ່ານໄປແວະຫັ້ນແວະນີ້ ກິນເຂົ້າທ່ຽງ ແລະ ຢຸດຢູ່ຫັ້ນຢູ່ນີ້ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມ G7 ພວກທ່ານໄປຢຸດຢູ່ແຫ່ງໃໝ່ ທີ່ບັງເອີນເປັນບ່ອນທີ່ຜູ້ເຖົ້າລຸ້ນທີ 5 ຂອງທ່ານມາຈາກ ທ່ານຄິດວ່າທ່ານໄຮ້ດຽງສາເຕີບ ແລະ ທ່ ານຄິດວ່າມັນເປັນການເວົ້າວ່າເກີນໄປ ມາກມາຍໃສ່ທ່ານ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີຈະປະຊຸມກັນຂຶ້ນໃນວັນຈັນທີ 21 ມິຖຸນານີ້ ອັນເປັນຄັ້ງແລກ ຕໍ່ແຕ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Scott Morrison ກັບຄືນມາຍັງປະເທດອົດສະຕຣາລີ ແລ້ວ ຈາກການໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມ G7 ໃນປະເທດອັງກິດ Scott Morrison ຈະເປັນປະທານກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຜ່ານວິດີໂອ ຈາກທຳນຽບ The Lodge ຍ້ອນທ່ານຖືກກັກໂຕ Quarantine ໂຄວິດ-19 ຈາກການໄປຕ່າງປະເທດນັ້ນ ກອງປະຊຸມສຸກເ ສີນນັ້ນຖືກຈັດຂຶ້ນ ພາຍຫຼັງທີ່ມີການຊີ້ຂາດໃຫ້ສັກຢຸກ ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ AstraZeneca ໃຫ້ແຕ່ຄົນທີ່ມີອາຍຸ 60 ປີຂຶ້ນໄປ ຍ້ອນມີຄວາມຫ່ວງໃຍກັບການທີ່ເຊື່ອວ່າ ຢານັ້ນພາໃຫ້ເປັນເລືອດກ້າມອັນແປກໆ ຈົນວ່າສອງຄົນ ຕາຍຍ້ອນແລ້ວ ຈາກ 3 ລ້ານ 8 ແສນຄົນ

ຍານາງຫວັງວ່າຜູ້ນຳ Australia ຕ່າງໆ ຈະປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບວິທີການໃໝ່ທີ່ຈະໄດ້ຜົນ ເພື່ອແກ້ໄຂການລັງເລໃຈທີ່ຈະໄປໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ມີຄາດຄະເນວ່າລັດຕ່າງໆ ຈະຮ້ອງຂໍເອົາຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 Pfizer ຫຼາຍຕື່ມ ແລະ ໃຫ້ປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນທ້ອງຖິ່ນ ກອງປະຊຸມນັ້ນຈະມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 9 ກໍລະກະດາປີນີ້ ທາງການສາທາລະນະສຸກລັດ New South Wales ກຳລັງຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍຈົ່ງ ໄປໃຫ້ກວດຫາເບິ່ງໂຄວິດ-19 ນີ້ເປັນດັ່ງນີ້ພາຍຫຼັງທີ່ໃນທ້າຍສັບປະດາແລ້ວນີ້ ມີຄົນເປັນໂຄວິດ-19 ຂຶ້ນໃໝ່ ບໍ່ທີ່ເກີດໂຄວິດ-19 ຂອງຄຸ້ມຕ່າງໆ ຂອງພາກຕາເວັນອອກຂອງຊິດນີ ພາໃຫ້ມີ 9 ຄົນໃໝ່ເປັນໂຄວິດ-19 ໃນໄ ລຍະທີ 20 ມິຖຸນາແລ້ວນີ້ ເມື່ອທີ່ມີການຕ້ອງຫ້າມຕ່າງໆ ຖືກບັນຍັດໃສ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຊິດນີ ບັດນີ້ ການໃສ່ໜ້າກາກອະນາໄມເປັນສິ່ງທີ່ຈຳຕ້ອງໃນສະຖານທີ່ນອກເຄຫະສະຖານຕ່າງໆ ກະທັ້ງໃນເຂດ Waverley Woollahra Bayside Canada Bay Inner West ແລະ CBD ຂອງຊິດນີ ຍານາງ ດັອກເຕີ Kerry Chant ຜູ້ນຳພະນັກງານການແພດລັດ New South Wales ເວົ້າວ່າ ທາງການຕ່າງໆ ຫວັງວ່າຈະເຫັນຄົນນັບເປັນຫຼາຍໆ ພັນຄົນໄປໃຫ້ກວດຫາເບິ່ງໂຄວິດ-19 ໃນວັນຈັນນີ້ ແລະ ຕະຫຼອດສັບປະ ດາ Zali Steggall ຜູ້ແທນລາຊະດອນທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນພັກໃດໆ ທີ່ຕາງໜ້າເຂດເລືອກຕັ້ງ North Sydney ຊີ້ແຈງຕໍ່ທີວີຊ່ອງ 9 ວ່າ

ທີ່ເປັນລູກເຮືອບິນອາຍຸໃນໄວ 30 ຖືກກວດເຫັນເປັນໂຄວິດ-19 ພາຍຫຼັງທີ່ຖືກແຍກໂຕ quarantine ແລ້ວ 14 ມື້ໃນໂຮງແຮມ ການໄຕ່ຕາມສືບສວນເພື່ອຈະຮູ້ວ່າການຕິດແປດເປັນໃນຄັ້ງນີ້ນັ້ນ ແມ່ນມາຈາກໃສກັນແທ້ຍັງມີຢູ່ ບ່ ອນສ່ຽງໃໝ່ 2-3 ແຫ່ງ ເປັນບ່ອນທີ່ຍິງດັ່ງກ່າວໄປຍັງ ອັນມີດ້ວຍ DFO ສະໜາມບິນ Brisbane ແລະ CBD Brisbane McCormack ຜູ້ນຳຂອງພັກ National Party ອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ກໍເປັນຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາເລຍດ້ວຍ ແນ່ໃຈວ່າຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານປ ອດໄພ ທີ່ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ເຫັນວ່າຕຳແໜ່ງນັ້ນອາດຈະມີການແຂ່ງຂັນກັນເອົາໃນພັກ ມີຂ່າວວ່າ McCormack ອາດຈະໄດ້ປະເຊີນກັບການຊີງເອົາຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນໂດຍ Barnaby Joyce ໃນມື້ນີ້

ຈົ່ງສະໜັບສະໜູນ First Nation Voice to Parliament ການຮຽກຮ້ອງນັ້ນມີຢູ່ໃນ Uluru Statement ພັກ Labor ອົດສະຕຣາເລຍເວົ້າວ່າ ເງື່ອນໄຂອັນໜຶ່ງຂອງສະພາສູງອົດສະຕຣາເລຍ ຂອງວັນທີ 21 ມິຖຸນາ 2021 ຈະມີຂຶ້ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນປະຊາມະຕິ ກ່ຽວກັບເ ພື່ອໃຫ້ມີ Voice to Parliament ບົ່ງໄວ້ໃນທຳມະນູນອົດສະຕຣາເລຍ ໃນມື້ນີ້ຮອດວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2021 ສານ Administrative Appeals Tribunal ຈະພິພາກສາເບິ່ງ ເລື່ອງລາວທີ່ມີການຕໍ່ສູ້ກັນມາຍາວນານແລ້ວ ກ່ຽວກັບການຍືດຍື້ເຖິງເອກະສານທີ່ຮຽກວ່າ Robodebt Scheme ຂ ອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ການພິພາກສານັ້ນຈະມີຂຶ້ນພາຍຫຼັງທີ່ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍອະນຸມັດເງິນ 112 ລ້ານໂດລາ ຊົດເຊີຍຜູ້ທີ່ຖືກພິດຖືກໄພຂອງ Robodebt Scheme Robodebt Scheme ແມ່ນໂຄງການທີ່ລັດຖະບານອົດສະຕຣາ ເລຍເກັບໜີ້ສິນຄືນໂດຍອັດຕະໂນມັດ ຈາກເງິນສົງເຄາະທີ່ຜິດພາດໄປ ໂປບ ຟຣານຊິສ ຜູ້ນຳສູງສຸດຂອງສາສະໜາກາໂຕລິກຂອງໂລກນີ້ ສະໜັບສະໜູນການຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການເອົາຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກສ າກົນນານາຊາດ ໂດຍຜູ້ນຳຕ່າງໆຂອງສາສະໜາກາໂຕລິກພະມ້າ ເພື່ອແກ້ໄຂວິກິດດ້ານມະນຸດສະທຳໃນປະເທດພະມ້າ ນີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອທີ່ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດພະມ້າບໍ່ຮັບຮູ້ເງື່ອນໄຂອັນໜຶ່ງຂອງກອງ ປະຊຸມສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ມີການຂວາງກັ້ນການບໍລິການອາວຸດແກ່ປະເທດພະມ້າ

l'esperienza straziante di migliaia di persone che in quel paese sono sfollate e stanno morendo di fame. Noi supplichiamo, dicono loro, con tutta la gentilezza di permettere i corridoi umanitari.

ເພື່ອລະນຶກເຖິງຄົນບຣາຊິລທີ່ຕາຍໄປເຖິງ 500,000 ຄົນຍ້ອນໂຄວິດ-19 ການປະທ້ວງທີ່ຫາດຊາຍດັ່ງກ່າວຖືກຈັດຂຶ້ນມາໂດຍ Rio de Paz ທີ່ກໍໄດ້ຈັດເຫດການຕ່າງໆຂຶ້ນສອງສາມຄັ້ງ ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ລັດຖະບານບຣ າຊິລຈົ່ງມີວິທີການໃໝ່ອັນໄດ້ຜົນເພື່ອແກ້ໄຂວິກິດໂຄວິດ-19 ບຣາຊິລ ໂຣເບີດ ບັກແລນ ລັດຖະມົນຕີຍຸຕິທຳອັງກິດ ເຕືອນວ່າ

the virus. I think that there are going to have to be significant trade-offs and it's clear that ທາງການຕ່າງໆພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ເກິ່ງກັນເສລີພາບຂອງການໄປມາ ແລະຄວາມປອດໄພ ໃນການໂຕ້ຕອບການທີ່ກຳມະບານສາຍການບິນຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ລັດຖະ ບານອັງກິດຜ່ອນຄາຍການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ອອກ ກິລາ ຍານາງ ອອນສ໌ ຊາເບີ ນັກຕີເທນນິສຂອງປະເທດຕູນີເຊຍ ເປັນຄົນອາຣັບຄົນແລກໆທີ່ກັບກາຍເປັນແຊັມເທນນິສຂັ້ນ WTA ດ່ຽວ ພາຍຫຼັງທີ່ພັງ ກາ ຊັດສະກີນາ ສຳເລັດ 7-5 ແລະ 6-4 ແລະຜູ້ກ່ຽວກໍເປັນຄົນອາຣັບຄົນທຳອິດທຳອໍ່ທີ່ຊະນະ Junior Grand Slam ຂອງຄາວປີ 2011 ປະມານ 1 ໂດລາອົດສະຕຣາລີທຽບກັນກັບ 75 ເຊັນສະຫະລັດອາເມລິກາ 0.63 ຢູໂຣ 4.84 ຢວນຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ 17,248.55 ດົ່ງຫວຽດນາມ 3,049.91 ຫຼຽນຂະເໝນ 23.60 ບາດໄທ 7,076.51 ກີບລາວ ມື້ອື່ນ ແມລເບີນຈະແດດໂດຍສ່ວນຫຼາຍ 4 17 ນະຄອນຫຼວງແຄນເບີຣາ ແລະບຣິສເບນ ຈະເມກເປັນບາງສ່ວນ 0 14 ແລະ 12 21 ຕາມລຳດັບ ຊິດນີຈະຕົກຝົນຊາວເ ວີ 1 ຫຼື 2 ຫ່າ 11 18 ດາວິນຈະຮ້ອນ ປຽກຮິວມິດຫຼາຍຕື່ມ 20 31 ເພີດອາດຈະຕົກຝົນຊາວເວີ 5 15 ອາດີເລດອາດຈະຕົກຝົນເຣນໃນຕອນທ້າຍ 9 17 ໂຮບາດຈະເມກເປັນບາງສ່ວນ 4 13